ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم مۆھتەرەم رادىيو ئاڭلىغۇچىلار ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىغا خۇش كەلدىڭلار. ئاڭلاۋاتقىنىڭلار يىگىرمە توققۇزىنچى فېۋرال پەيشەنبە پايتەخت ۋاشىنگتوندىن تارقىتىلىۋاتقان بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشىمىز. مەزكۇر ئاڭلىتىشىمىزنىڭ رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن گۈلچېھرە خىزمەتتە. نۆۋەتتە ئاڭلىغۇچىلىرىمىز دىققىتىگە سۇنماقچى بولغان پروگرامما مەزمۇنلىرىدىن قىسقىچە مەلۇمات بېرىپ ئۆتەي. نۆۋەتتىكى مىنۇتلاردا كۈندىلىك خەلقئارا ئېقىم مەسىلىلىرى شۇنداقلا ئۇيغۇرلارغا دائىر مۇھىم ۋەقە ھادىسىلەر ھەققىدە قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلىرىمىزدىن كېيىن ۋەقە ھەم مۇلاھىزە، ئوبزور ئاڭلىتىش پروگراممىلىرىمىز بويىچە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز شۇنداقلا دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا تۇرۇشلۇق

ئامېرىكىدىكى نوپۇزلۇق كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرىدىن بولغان ئەركىنلىك سارىيى يىگىرمە توققۇزىنچى فېۋرال كۈنى ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئەركىنلىك ئەھۋالى باھالاپ چىقىلغان ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق دوكلاتىنى ئېلان قىلدى دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە خىتاي بۇ قېتىمقى يىللىق باھالاشتا تولۇق نومۇر بولغان يۈز نومۇرنىڭ ئاران توققۇزىغا ئېرىشىپ دۇنيادىكى ئەركىنلىك بولمىغان دۆلەتلەر قاتارىدىن ئورۇن ئالغان خىتاينىڭ سىياسىي ئەركىنلىك نومۇرى ئالاھىدە تۆۋەن بولۇپ تولۇق نومۇر بولغان قىرىقتىن مىنۇس ئىككى نومۇر ئاغان ئىجتىمائىي ئەركىنلىك جەھەتتە بولسا تولۇق نومۇر بولغان ئاتمىشتىن ئاران ئون بىر نومۇر ئاغان دوكلاتتا يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە يولغا قويۇۋاتقان قىرغىنچىلىق سىياسەتلىرى جۈملىدىن لاگېرلار نوپۇس قۇرۇلمىسىنى ئۆزگەرتىش ئۇيغۇر بالىلىرىنى ئائىلىلىرىدىن جۇدا قىلىش ئانا تىلدىن چەكلەش، ئۇيغۇر ئاياللىرىنى مەجبۇرىي تۇغماس قىلىش، ئۇيغۇر نوپۇسىنى ئېشىنچا ئەمگەك كۈچى نامىدا خىتاي ئۆلكىلىرىگە مەجبۇرىي ئەمگەككە ئەۋەتىش قاتارلىق سىياسەتلىرى نۇقتىلىق بايان قىلىنغان. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارلىقىنىڭ بۇ رايوندا يولغا قويۇلۇۋاتقان سىياسەتلەرنى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ باھالىغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. ئەركىنلىك سارىيىنىڭ دوكلاتىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلار ۋە تىبەتلەرنىڭ مىللىي كىملىكىگە قارىتىۋاتقان ھۇجۇمى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېيىلىدۇ. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان خىتاي مائارىپ مىنىستىرلىقى خىتاي تىلى ئوقۇتۇشنى ئوقۇش يېشىغا توشمىغان بالىلار مائارىپىدىن باشلاشنى خىتايچىنى يېتەكچى تىل قىلىپ تۇرغۇزۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ بۇ مىللەتلەرنىڭ مەدەنىيەت كىملىكىنى تېخىمۇ ئاجىزلاشتۇردى ئاز سانلىق مىللەت يازغۇچىلىرى ئۆلىمالىرى مۇزىكانتلىرى ۋە دىنىي زاتلىرىغا قارىتىلغان تۇتقۇن ۋە ئۇزۇن مۇددەتلىك قاماق جازاسى بېرىش ھەرىكىتى بۇ مىللەتلەرنىڭ مەدەنىيەت دىنىي ئىجتىمائىي ۋە ئىقتىسادىي رەھبەرلىك قاتلىمىغا داۋاملىق زىيان سالماقتا خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورى قاتارلىق ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرى يىگىرمە توققۇزىنچى فېۋرالدىكى خەۋەرلىرىدە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل ئىچىدە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ گۆش تۇخۇم ۋە سۈت ئىشلەپچىقىرىش مىقدارىنىڭ ئالدىنقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن زور دەرىجىدە ئاشقانلىقىنى خەۋەر قىلغان خەۋەردە ئېيتىلىشىچە ئۇيغۇر رايونىدىكى گۆش ئىشلەپچىقىرىش مىقدارى تۇنجى قېتىم ئىككى مىليون توننىدىن ئاشقان بولۇپ ئۇنىڭ ئېشىش نىسبىتى پۈتۈن خىتايدىكى گۆش ئىشلەپچىقىرىشنىڭ ئېشىش نىسبىتىدىن ئىككى ھەسسە كۆپ بولغان خىتاي تاراتقۇلىرى بۇنى داۋراڭ قىلىپ كىشىلەرنىڭ گۆش يېيىش ئەركىنلىكى تېخىمۇ مۇقىم كاپالەتكە ئىگە بولدى دەپ يازغان مەلۇم بولۇشىچە نۆۋەتتە ئۇيغۇر ئېلىدىكى قوي سانى ۋە قوي گۆشى ئىشلەپچىقىرىشى خىتاي بويىچە ئىككىنجى ئورۇندا كالا سانى ۋە كالا گۆشى ئىشلەپچىقىرىشى خىتاي بويىچە بەشىنچى ئورۇندا تۇرىدىكەن. ئەمما ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى كۆپلىگەن ئۇچۇرلار يېقىندىن بۇيان ئۇيغۇر دىيارىدا قوي ۋە كالا گۆشى باھاسىنىڭ شىددەت بىلەن ئۆسۈپ كېتىۋاتقانلىقىنى، ئادەتتىكى ئۇيغۇر ئاھالىسىنىڭ بازاردىن گۆش ئېلىپ يېيىشىنىڭ ئاسان ئەمەسلىكىنى كۆرسىتىۋاتقانلىقى مەلۇم. خەۋەردە دېيىلىشىچە، دائىرىلەر بۇنىڭدىن كېيىن ئۇيغۇر ئېلىدە كالا ۋە قوي گۆشى ئىشلەپچىقىرىشنى ئاساس قىلىش، گۆش ۋە سۈت مەھسۇلاتلىرى ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن باقمىچىلىقنى كۈچەيتىدىكەن. ۋە يەنىمۇ كۆپلەپ باقمىچىلىق رايونلىرىنى بەرپا قىلىدىكەن شۇڭا نۆۋەتتە بۇ خىل باقمىچىلىقنىڭ تەمىنلەش ئوبيېكتى خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى ئاھالە بولۇۋاتقانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرى خەۋەرلىرىدە بۇنىڭ دېھقان چارۋىچىلارنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرىدىغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن بولسىمۇ بىراق ئۇنىڭ رايون ئېكولوگىيىسىگە ئېلىپ كېلىدىغان تەسىرى ھەققىدە توختالمىغان خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىنى

مىكروبىيولوگىيە تەجرىبىخانىسىدا ئىشلىگەن ۋە كېيىن ئىشتىن بوشىتىلغان چيۇ شياڭگو ۋە ئۇنىڭ ئېرى چېڭ كېدىڭ ھەققىدە نەچچە يۈز بەتلىك دوكلات ئېلان قىلىپ ئۇلارنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۈچۈن ئىشلىگەنلىكىنى جەزملەشتۈرگەن بۇ بىر جۈپ ئەر ئايال ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى تەجرىبىخانىدىن قوغلاپ چىقىرىلغان ۋە ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى رەسمىي ھالدا ئىشتىن بوشىتىلغان ئىكەن يىگىرمە سەككىزىنچى فېۋرال كۈنى ئېلان قىلىنغان دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە چيۇ شياڭگو خىتاينىڭ ھەر قايسى ئورگانلىرى بىلەن چوڭقۇر ھەمكارلىق مۇناسىۋىتى ئورناتقان ھەمدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن مەقسەتلىك ھالدا ۋە يوشۇرۇن ھالدا ئۇلارغا تەتقىقات ماتېرىياللىرىنى ۋە مەلۇماتلارنى يەتكۈزگەن كانادا خەۋپسىزلىك ئىستىخبارات ئىدارىسىنىڭ بايقىشىچە چيۇ شياڭگو خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چەت ئەللەردىكى مۇھىم ئورۇنلاردا ئىشلەيدىغان خىتاي ئىختىساس ئىگىلىرىنى بايقاشنى مەقسەت قىلغان مىڭ ئىختىساسلىقلار پروگراممىسىغا ئىلتىماس سۇنۇپ

بۇ ئىنژېنېرنىڭمۇ ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىرى ئارىسىدا خىتاينىڭ يۇقىرىدىكى ئىختىساسلىقلار پروگراممىسىغا بىر قانچە قېتىم ئىلتىماس سۇنغانلىقى ۋە ئۇ بويىچە خىتايغا بىر قانچە قېتىم بارغانلىقى ئېنىقلانغان ئىدى ئامېرىكا پرېزىدېنتى جو بايدېن خىتايدا ئىشلەپچىقىرىلغان ۋە ئاپتوموبىللارغا ئورنىتىلغان يۇمشاق دېتاللارنىڭ ئامېرىكىنىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە تەھدىت پەيدا قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۇ ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىكىنى بۇ يۇمشاق دېتاللار ئۈستىدىن مەخسۇس تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشقا بۇيرۇغان ۋال سترىت ژۇرنىلىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، پىرېزىدېنت بايدېن يىگىرمە توققۇزىنچى فېۋرال كۈنىدىكى سۆزىدە مۇنداق دېگەن، خىتاينىڭ يەر شارى ئاپتوموبىل سانائىتىگە ھۆكۈمرانلىق قىلىشقا ئۇرۇنۇشى ئامېرىكىغا ئېنىقلا بىخەتەرلىك خەۋپى ئېلىپ كەلمەكتە چۈنكى يۇمشاق دېتال ئارقىلىق تۇتاشتۇرۇلغان ئاپتوموبىللار بىزنىڭ پۇقرالىرىمىز ۋە ئۇل ئەسلىھەلىرىمىزگە مۇناسىۋەتلىك سەزگۈر سانلىق مەلۇماتلارنى يىغىپ بۇ سانلىق مەلۇماتلارنى خىتايغا ئەۋەتەلەيدۇ بۇنداق ئاپتوموبىللارنى يىراقتىن كونترول قىلغىلى ۋە ئىشلىمەس قىلىپ قويغىلى بولىدۇ خەۋەردە ئېيتىلىشىچە بۇ تەكشۈرۈش بۇيرۇقى بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ ئامېرىكا سانائىتىنى خىتاينىڭ كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان تور ھۇجۇملىرىدىن قوغدىنىش ھەرىكەتلىرىنىڭ بىرى بولۇپ ئامېرىكىدىكى ماشىنىلاردا بەزى زاپچاسلارنى ئىشلىتىشكە چەك قويۇشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن ئىكەن پىرېزدېنت بايدىن بۇ باياناتىدا ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىكىنىڭ تەكشۈرۈش ئارقىلىق ئەگەر چەت ئەل ھۆكۈمەتلىرى ئاپتوموبىل سىستېمىسىدىكى سانلىق مەلۇماتلارغا ئېرىشكەن تەقدىردە كېلىپ چىقىش ئېھتىمالى بولغان خەۋپلەر ئۈستىدە ئىزدىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن مەلۇم بولۇشىچە ھازىرقى زامانىۋى تېخنىكىلار بىلەن ياساپ چىقىرىلغان ماشىنىلار يۇمشاق دېتاللار بىلەن كومپيۇتېرغا ئۇلىنىدىغان بولۇپ ئۇ سېنزور ئەپ ۋە كامېرا ئارقىلىق نۇرغۇن ئۇچۇرلارنى توپلىيالايدىكەن ئالدىنقى ھەپتە بايدىن ھۆكۈمىتى يەنە ئامېرىكىنىڭ دېڭىز بىخەتەرلىكىنى قوغداشقا يىگىرمە مىليارد دوللاردىن ئارتۇق مەبلەغ سېلىش پىلانىنى جاكارلىغان بولۇپ ئۇمۇ ئامېرىكىنىڭ پورتلىرىدا قوللىنىلىۋاتقان خىتاي ياسىغان ئىلغار يۇمشاق دېتاللارغا ئىگە كرانلارنىڭ دۆلەت بىخەتەرلىكىگە ئېلىپ كېلىدىغان تەھدىتىنى چىقىش قىلغان ئىكەن خىتاي دائىرىلىرى يېقىندا قەشقەر ئىقتىسادىي تەرەققىيات رايونىدا توقۇمىچىلىق ئۇچۇر ئالاقە سودا ئەشيا ئوبوروتى ۋە باشقا ساھەلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئوتتۇز يەتتە چوڭ تۈر بويىچە ئىش باشلاشنى پىلان قىلغان بۇ قۇرۇلۇش تۈرلىرى ئۈچۈن پىلانلانغان ئومۇمىي مەبلەغ ئۈچ مىليارد يۈەندىن ئاشىدىكەن. خىتاي خەۋەرلەر تورىنىڭ خەۋىرىدىن قارىغاندا، قەشقەر ئىقتىسادىي تەرەققىيات رايونىدا ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئەشيا ئوبوروت پورتىنىڭ بىرىنچى باسقۇچىغا سېلىنغان مەبلەغنىڭ ئۆزىلا بىر مىليارد يۈەندىن ئاشىدىغان بولۇپ، ئۇ بەش يۈز ئالتمىش يەتتە مو يەرنى ئىگىلەيدىكەن. بۇ تۈر سودا مۇلازىمىتى ئەقلىي ئىقتىدارلىق توڭلىتىلغان دېڭىز مەھسۇلاتلىرى بازىرى مەركىزىي ئاشخانا ۋە پىششىقلاپ ئىشلەش مەركىزى قۇرۇش رەتلەش مەركىزى ۋە يۇقىرى ئۆلچەملىك توڭلىتىلغان يېمەكلىك دۇكىنى يۇقىرى ئۆلچەملىك يېڭى ساقلاش ئامبىرى قاتارلىقلارنى قۇرۇشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن خىتاي دائىرىلىرى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان قەشقەر ئىقتىسادىي تەرەققىيات رايونىدا ئارقىمۇ ئارقىدىن چوڭ قۇرۇلۇش تۈرلىرىنى يولغا قويۇپ بۇ يەرگە نۇرغۇنلىغان چوڭ تىپلىق كارخانىلارنى يەرلەشتۈرمەكتە چەت ئەللەردىكى ئادرىيان زېنز قاتارلىق مۇتەخەسسىسلەر قەشقەرنىڭ ئومۇمىي قىياپىتىنى نوپۇس قۇرۇلمىسىنى ئۆزگەرتىشكە چېتىلىدىغان بۇ سىياسەتنىڭ يەنە ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك سالمىقىنى يەنىمۇ ئاشۇرىدىغانلىقىغا دىققەت قىلماقتا بولۇپمۇ ئەسلىدە ئۇيغۇرلار بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى توقسەن يەتتە توقسەن سەككىز پىرسەنتنى ئىگىلىگەن خىتايلار نوپۇسى ئاران ئىككى مىڭ ئەتراپىدىكى قەشقەر ۋىلايىتىدە ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى خىتايلار نوپۇسى ئىككى يۈز يەتمىش مىڭغا يەتكەن بولسا يېقىنقى ئالتە يىل ئىچىدە بۇ رەقەم شىددەت بىلەن كۆپەيگەن قەشقەر شەھىرى نۆۋەتتە خىتاي شەھەرلىرىدىن پەرقلەنمەيدىغان ھالغا كېلىپ پۈتۈن مائارىپ ئىش ئورۇنلىرى زاۋۇت كارخانىلاردا پەقەت

مەخسۇس سۆھبەت پروگراممىلىرىنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. مەلۇم بولۇشىچە، يېقىنقى مەزگىللەردە غەرب دۇنياسىدا قۇرۇلغان ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتەپلىرى يەتمىشتىن ئاشقان بولسىمۇ، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلغا كەلگەندە بۇ خىلدىكى مەكتەپلەرنىڭ سانى يىگىرمە نەچچىگە چۈشۈپ قالغان. ئۇنداقتا بۇ خىل زور چېكىنىشتىكى سەۋەبلەر نېمە؟ غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرىدە ئۇيغۇر ئانا تىل ئوقۇتۇشىنى نورمال داۋام قىلىشنىڭ قانداق يوللىرى بار؟ بۇ مەسىلىلەر ھەققىدە ئانا تىل قۇرۇلۇشى ساھەسىدىكى بىر قىسىم مۇتەخەسسىسلەر ۋە ئوقۇتقۇچىلار ئۆز قاراشلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى. دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز مېھرىبان تەييارلىغان پروگراممىدا بولسۇن.
ئۆتكەن ئەسىرنىڭ توقسىنىنچى يىللىرىدىن كېيىن غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرىدە ئۇيغۇرلار سانىنىڭ كۆپىيىشىگە ئەگىشىپ بۇ دۆلەتلەردە ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتەپلىرىمۇ ئارقا ئارقىدىن قۇرۇلۇشقا باشلىدى بولۇپمۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئۇيغۇر دىيارىدا ئۇيغۇرچە مائارىپ چەكلەنگەندىن كېيىن مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ئانا تىل تەربىيەسىنى كۈچەيتىشكە جىددىي ئەھمىيەت بېرىشكە باشلىدى ھەر قايسى دۆلەتلەردىكى ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتەپلىرىنىڭ سانىمۇ تېزدىن كۆپىيىپ يەتمىشتىن ئاشتى ھالبۇكى، ئوقۇتقۇچى مەنبەسىنىڭ كەمچىل بولۇشى، ئىقتىسادىي مەنبەسىنىڭ ئۈزۈلۈپ قېلىشى سەۋەبلىك، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلغا كەلگەندە چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتەپلىرىنىڭ سانى ئازىيىپ، يىگىرمە نەچچىگە چۈشۈپ قالغان. نورۋېگىيەدە ياشاۋاتقان ئانا تىل تەشەببۇسچىسى ئابدۇۋەلى ئايۇپ يېقىنقى يىللاردا غەرب دۇنياسىدا قۇرۇلغان ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتەپلىرى ھەققىدە مەخسۇس تەكشۈرۈش ئېلىپ بارغان. ئۇ بۇ جەرياندا ئۆزى بايقىغان بەزى مەسىلىلەرنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى. ئابدۇۋەلى ئايۇپنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئۇيغۇرلارنىڭ ھەرقايسى ئەللەردىكى ئۇيغۇر جامائىتى توپلىشىپ ئولتۇراقلاشقان جايلاردا قۇرغان ئانا تىل مەكتەپلىرى يەتمىشتىن ئاشقان ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىل بىر ستاتىستىكا قىلغان ئاشۇ ۋاقىتتا يەتمىشتىن ئارتۇق ئانا تىل مەكتىپى بارتتى مۇشۇ مۇھاجىرەتتە. ھالبۇكى ئۈچ يىل داۋام قىلغان كوروناۋىرۇس يۇقۇم مەزگىلىدىكى كارانتىن سەۋەبىدىن شەنبە يەكشەنبىلىك ئۇيغۇرچە ئانا تىل مەكتەپلىرىدە نەق مەيداندا دەرس ئۆتۈش مۇمكىن بولمىغان. بۇ مەزگىلدە توردا ھەقلىق ئانا تىل ئۆگىتىدىغان تور كۇرسلىرى ۋە ئوقۇتقۇچىلار كۆپەيگەن. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلغا كەلگەندە تۈركىيە ۋە ياۋروپا دۆلەتلىرىدىكى ئانا تىل مەكتەپلىرىنىڭ يېرىمى دېگۈدەك تاقىلىپ قالغان. كورونادىن كېيىنكى ستاتىستىكىدا ئوتتۇز نەچچىسى قاپتىكەن، يەنى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئونىنچى ئايدىكى قايتا بىر قىلىپ باققانمەن، چۈنكى ۋاشىنگتوندا بىر يىغىن بولاتتى. ئاشۇنىڭغا يىغىندا سۇناي دەپ بىر ستاتىستىكا قىلسام ئوتتۇز نەچچىسى قاپتىكەن. كورونا ۋاقتىدا جىق كىشىلەر بالىلىرىنى توردا ئوقۇتۇپ، شۇنىڭ بىلەن ھېلىقى فىزىكىلىق ئەمەلىي مەكتەپكە بارىدىغانلار ئازلاپ كېتىپتۇ. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلغا كەلگەندە ئەمەلىي دەرس ئۆتۈۋاتقان ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتەپلىرىنىڭ سانى يىگىرمە نەچچىگە چۈشۈپ قالغان. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلنىڭ ئۇ ئاشكۈندىلا يەنە بىر قايتا ستاتىستىكا قىلىپ باقسام، بۇ مەكتەپ يىگىرمە نەچچىگە چۈشۈپ قاپتۇ. ئۇنداقتا چەت ئەللەردىكى ئانا تىل مەكتەپلىرىنىڭ تاقىلىپ قېلىشىغا قانداق سەۋەبلەر تەسىر كۆرسەتكەن؟ بۇنىڭدا قانداق ئەمەلىي مەسىلىلەر ساقلانماقتا؟ ئابدۇۋەلى ئايۇپنىڭ قارىشىچە، ئانا تىل مەكتەپلىرىنى تەمىنلەيدىغان مۇقىم مەبلەغ ۋە كىرىم مەنبەسى بولماسلىقى بۇنىڭدىكى ئەڭ ئاساسلىق سەۋەبلەرنىڭ بىرى. ئىكەن.
ئەمدى مۇشۇ تاقىلىپ قېلىۋاتقان مەكتەپلەرنىڭكى سەۋەبلەرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ مۇھىم سەۋەب ئىقتىسادىي جەھەتتىكى قوللاشنىڭ بولمىغانلىقىدىن بولۇۋاتىدۇ ئەمدى. بىزنىڭ ئۇيغۇر ئانا تىل مائارىپىغا بىر مەركىزىي فوند تەسىس قىلالمىغانلىقىمىز. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئانا تىل مەكتەپلىرىدە ئوقۇتقۇچىلىق قىلىدىغانلار ئاساسەن دېگۈدەك مائاش ئالمايدىغان پىدائىي ئوقۇتقۇچىلاردىن تەركىپ. تاپقان بولۇپ، تۈرلۈك سەۋەبلەر بىلەن ئۇلار ئۇزۇن مەزگىل ئوقۇتۇشنى داۋام قىلدۇرالمىغان.
پىدائىيلىق بىلەن قىلغان ئىش ياخشى بولىدۇ، لېكىن ئۇزاققا داۋاملاشمايدىكەن چاتاق يېرى. ئۇنىڭدىن باشقا، ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتەپلىرىنىڭ ئوقۇتۇش پروگراممىسى ۋە مېتودى ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ مائارىپ ۋە پېداگوگىكا مېتودلىرىغا ماس كەلمىگەن. بالىلارنىڭ ئەمەلىي تىل سەۋىيەسى بىلەن كىتابنىڭ تىل سەۋىيەسى ئوتتۇرىسىدا بەك چوڭ پەرق بار. بۇ بىرسى. ئىككىنچىسى، بۇ كىتاب تۈزۈلگەن بىلەن بۇ كىتابنىڭ ئۆگىنىش ئوبيېكتى چەت ئەلدىكى پەرقلىق مائارىپنى قوبۇل قىلىۋاتقان بالىلار. مەسىلەن، ئامېرىكىدىكى، ئاۋسترالىيەدىكى، ياپونىيەدىكى دېگەن. بۇ بالىلار قوبۇل قىلىۋاتقان مائارىپتا تۈزۈلگەن دەرسلىكلەر ئۇ تۈزۈلگەن دەرسلىكتەك ئەمەس. ھازىرقى نەزەرىيەلەر بويىچە تۈزۈلگەن دەرسلىكلەرنىڭ ئوتتۇرىسىدا ناھايىتى چوڭ پەرق بار ئۇنداق بولغاندىكىن بالىلار تەبىئىي ھالدا بۇ ئۆزى ئۆگىنىۋاتقان دەرسلىكتىن شۇ قەدەر پەرقلىق بىر سەۋىيەدە تۈزۈلگەن دەرسلىككە دۇچ كەلسە ئۇ بالىلارنىڭ ئۇنىڭغا قوبۇل قىلىشى تەس بولىدۇ.
ئوقۇتۇلىدىغان دەرس كىتابلاردا ساقلىنىۋاتقان قالايمىقانچىلىق ۋە يېتەرسىزلىك بىرلىككە كەلگەن دەرسلىكنىڭ بولماسلىقى. شۇنداقلا ئوقۇتۇش قوللانمىسىنىڭ ئىلمىي سىستېمىغا چۈشمەسلىكى قاتارلىق كۆپ خىل ئامىللار ئانا تىل مەكتەپلىرىنىڭ ئوقۇتۇش ئۈنۈمىنىڭ دېگەندەك ياخشى بولماسلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئىكەن. ئوقۇتۇش پروگراممىسى بولۇشى كېرەك. ئوقۇتۇش پروگراممىسى يوق. ئۇنداق بولغاندىكىن ئوقۇتقۇچى ئالماشقان چاغدا زادى نېمىنىڭ نەگە بولغانلىقىنى ئۇقالماي بۇ ئوقۇتۇشتا مەسىلە چىقىۋاتىدۇ ئەمدى. ھازىر بىزنىڭ كىتابىمىز پەقەت بىرلا دەرسلىك كىتابى. لېكىن ئوقۇتقۇچلۇق ئوقۇتقۇچىلار كىتابى بىلەن ئوقۇغۇچىلارنىڭ مەشىق كىتابى يوق. ئۇنداق بولغاندىكىن بۇنىڭ. ئەمەلىي ئوقۇتۇشقا ماس كېلىش ئېھتىمالى بىر ئاز تۆۋەن بولۇۋاتىدۇ. ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندى بۇ جەھەتتە ئاۋسترالىيەنىڭ ئادلەي شەھىرىدىكى جەنۇبىي ئاۋسترالىيە ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىۋى، ئامېرىكىنىڭ ۋېرجىنىيە شتاتىدىكى مېھرىبان ئانا ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىۋى ۋە گېرمانىيەنىڭ ميۇنخېن شەھىرىدىكى ئۇيغۇرىيە ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىۋىنى مىسال تەرىقىسىدە تىلغا ئېلىپ ئۆتتى.
ئاۋسترالىيەدىكى ئانا تىل مەكتەپنىڭ بولۇشى دۆلەت مۇقىم قوللاش بار، ئاندىن ئامېرىكىدىكى بۇ مەكتەپمۇ يېقىندا ئېلى ۋىيسېل فاۋندېيشىندىن بىر مەبلەغ ئالدى. ئاندىن بار گېرمانىيەدىكى ئانا تىل مەكتەپمۇ ياخشى. بۇنىڭ سەۋەبىمۇ بۇ مەكتەپمۇ دۆلەتتىن قوللاشقا ئېرىشتى. گېرمانىيەدىكى ئۇيغۇرىيە ئانا تىل مەكتىپى بۇلارمۇ قوللاشقا ئېرىشتى.
ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، يۇقىرىقى ئانا تىل مەكتەپلىرىنىڭ ئۇزۇنغىچە داۋاملىشىشى ۋە بۇ مەكتەپلەرنىڭ نەتىجە قازىنىشىدا مەكتەپلەردىكى ئوقۇتقۇچىلارنىڭ يىللاردىن بۇيان توختىماي كۆرسىتىپ كېلىۋاتقان تىرىشچانلىقى، شۇ جايلاردىكى ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ ماسلىشىشى، شۇنداقلا شۇ دۆلەتلەردىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى، يەرلىك ھۆكۈمەت ئورگانلىرى ۋە باشقا ئورۇنلارنىڭمۇ ھەر جەھەتتىن قوللىشى تۈرتكىلىك رول ئوينىغان ئىكەن. قوللاشقا ئېرىشكىلى بولىدۇ، خۇددى ئاۋسترالىيەدىكى مەكتەپ ئېرىشكەن، بۇ ئامېرىكىدىكى مەكتەپ ئېرىشكەن، گېرمانىيەدىكى مەكتەپ ئېرىشكەن قوللاشلارنى بۆلەك يەردىكى مەكتەپلەرمۇ ئېرىشەلەيدۇ.
ئاۋسترالىيەنىڭ ئادېلايد شەھىرىدىكى جەنۇبىي ئاۋسترالىيە ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىپىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى مەلىكزات غەيرەتمۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، بۇ ھەقتىكى قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، غەرب دۆلەتلىرىدىكى ئانا تىل ئوقۇتۇشىدا يەرلىك ھۆكۈمەت ۋە تەشكىلاتلارنىڭ قوللىشىنى قولغا كەلتۈرۈش، دەرسلىك ماتېرىياللىرىنى تولۇقلاش ۋە بىرلىككە كەلتۈرۈش، ئانا تىل ئوقۇتقۇچىلىرىنى تەربىيەلەش قاتارلىقلار مۇھىم ئامىل ئىكەن. تېخىمۇ مۇھىمى، شۇ جايدىكى ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ ھەر جەھەتتىن قوللىشىنى قولغا كەلتۈرۈش زۆرۈر ئىكەن. ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى.
مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ئانا تىلنى قوغداش ئۈچۈن ئەلۋەتتە ئالدى بىلەن ئۆزلىرى ئائىلىسىدىن باشلاپ ئانا تىلدا سۆزلىشىشى، پەرزەنتلەرگە ئانا تىلنى ئۆگىتىشى، ئۇنىڭدىن باشقا يەنە ئۆزى تۇرۇۋاتقان شەھەرلەردىكى ئانا تىل مەكتەپلىرىگە پەرزەنتلىرىنى ئېلىپ بېرىپ مەكتەپ بىلەن ماسلىشىشى، بىرلىشىشى كېرەك. بىزنىڭ ھازىر مۇھاجىرەتتە ئانا تىلنى قوغداشتا ئەڭ ئۈنۈملۈك قىلالايدىغان بىردىنبىر ئىشىمىز ھەر بىر ئۇيغۇر ئائىلىسىنى چىڭ تۇتۇش. بۇ دېگەنلىك ئالدى بىلەن شۇ ئۇيغۇر ئاتا ئانىلارغا ئۇيغۇر تىلىنى قوغداشنىڭ مۇھىملىقىنى، ئەھمىيىتىنى تونۇتقاندا ئاندىن ئاتا ئانىلارمۇ ئائىلىدە بالىلارنى كىچىكىدىن باشلاپ چىڭ تۇتۇپ ئىزچىللىق بىلەن بوشاشماي ئۆگىتىش كېرەك. مەسىلەن ئاشۇ ئۆزى تۇرۇۋاتقان شەھەرلەردىكى باشقا ئۇيغۇر جامائىتى بىلەن بىرلىشىپ ھەر خىل پائالىيەتلەرنى ئورۇنلاشتۇرۇشى، بالىلارنى شۇ پائالىيەتكە ئاپىرىشى ھەمدە ھەتتاكى ئۆزىنىڭ بالىلىرىنى باشقىلارنى باشقا ئۇيغۇرلارنىڭ پەرزەنتلىرى بىلەن دوست قىلىپ، شۇ بالىلار ئارامۇ يەنە بىر قەرەللىك پائالىيەتلەرنى ئورۇنلاشتۇرۇپ تۇرالىشى كېرەك.
ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندى غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرىدە ئۇيغۇر ئانا تىلى ئوقۇتۇشىدا نەتىجە قازانغان مەكتەپلەر ھازىرلىغان ئوقۇتۇش مۇھىتى ۋە ئۇلار ئېرىشكەن ئىقتىسادىي ياردەملەرنىڭ غەرب دۇنياسىدىكى ھەرقانداق بىر جايدا مۇمكىنلىكىنى بىلدۈردى.
ئادەتتە بۇ قوللاش ئىلتىماس سۇنۇشنىڭ جەدۋەللىرى بىر قەدەر مۇرەككەپ، ئاندىن ھېلىقى ئىلتىماس يوللاش جەريانى بىرئاز تەس، ئۇنىڭغا بىر ھېلىقى دوكلات يېزىش تەلەپ قىلىنىدۇ دېگەندەك بىرئاز تەس ھەمدە شۇ ئىشنى قىلىش مەسىلىسى بىرئاز قول سوققان بولۇشى مۇمكىن، لېكىن بىر ئادەم مەن مۇشۇنى قىلاي دېسە بەك جىق ئىشمۇ كەتمەيدۇ.
ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندى ئۆزى ياشاۋاتقان نورۋېگىيەنىڭ كۆچمەنلەر سىياسىتى، ۋە مەدەنىيەت مائارىپ ساھەسىدىكى ئىمكانىيەتلەر ھەققىدە تەكشۈرۈش ئېلىپ بارغانلىقىنى، شىمالىي ئامېرىكا ۋە ياۋروپادىكى دۆلەتلەرنى ئاساس قىلغان غەرب ئەللىرىدە ھەر قايسى كۆچمەن خەلقلەرنىڭ ئۆز ئانا تىلىنى ئوقۇتۇشتا دۆلەتنىڭ ياردەم فوندلىرىغا ئىلتىماس قىلىش ئىمكانىيەتلىرىنىڭ بارلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. نورۋېگىيەنىڭكىنى تەكشۈرۈپ باقتىم نورۋېگىيەدە مۇھاجىرلارنىڭكى يەرلىك جەمئىيەتكە ئۆزلىشىش جەريانىغا قارىتىلغان بەزى قوللاشلار باركەن بۇ قوللاشلار نەتىجىسىدە بۇ مەكتەپلەرنى ئىقتىسادىي جەھەتتىن يۆلىگىلى بولىدىكەن بەلكىم بۆلەك دۆلەتلەردە بولۇشى مۇمكىن ياۋروپا بىرلىكى ئىچىدىكى دۆلەتلەردە سىستېما بىراز ئوخشىشىپ كېتىدۇ ئەمدى شۇڭا بەلكىم بۆلەك دۆلەتلەردىمۇ بولۇشى مۇمكىن شۇنىڭ مۇناسىۋەتلىك تۈرلەرگە ئىلتىماس سۇنسا بۇ مەكتەپلەرنى داۋاملاشتۇرۇپ كەتكىلىمۇ بولىدۇ.
ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! يۇقىرىدا غەرب دۆلەتلىرىدىكى ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتەپلىرىنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى، ساقلىنىۋاتقان مەسىلىلەر ۋە ئىمكانلار ھەققىدىكى پروگراممىنى ئاڭلىدىڭلار. مېھرىبان تەييارلىدى.
ئۇيغۇر دىيارىدىكى لاگېرلارنىڭ ماھىيىتى ھەققىدە مۇتەخەسسىسلەردىن ئادرىيان زەنس ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلنىڭ بېشىدا مەخسۇس دوكلات ئېلان قىلىپ، بۇنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا يېڭىدىن ئىجاد قىلىنىۋاتقان زۇلۇم شەكىللىرىدىن ئىكەنلىكى، شۇنداقلا بۇنىڭ رايون مىقياسىدا يىللاردىن بۇيان ھاسىل بولغان مىللىي نارازىلىق چۇقانلىرىنى تەئەبەدىيلىككە ھەل قىلىشنىڭ چارىسى سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا چىققانلىقىنى ھۆججەتلەشتۈرۈپ چىققان ئىدى. بۇنىڭ ئىلمىي ماقالە شەكلىدە ھازىرقى زاماندىكى خىتاي ژۇرنىلىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق بىرىنچى سانىدا ئېلان قىلىنىشى تېخىمۇ كۆپ ساھەنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى. بۇ ھەقتىكى مەخسۇس زىيارىتىمىز جەريانىدا دوكتور ئەدرىيان زەنس بۇ ھەقتىكى بەزى قاراشلىرىنى تېخىمۇ ئىلگىرىلەپ شەرھلەپ ئۆتتى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان تەپسىلىي مەلۇماتىنىڭ ئىككىنچى بۆلىگى دىققىتىڭلاردا بولسۇن.
ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقنىڭ ئەڭ چوڭ مەزمۇنلىرىدىن بىرى لاگېر سىستېمىسىغا قامالغان ئۇيغۇرلار بولۇپ، دوكتور ئادرىيان زېنېز بۇ ساننى ئاز دېگەندىمۇ بىر مىليوندىن ئىككى مىليونغىچە دەپ تەخمىن قىلىدۇ. ئەمما خىتاينىڭ سابىق ج خ مىنىستىرى جاۋ كېجى شىنجاڭدا شىنجاڭنىڭ مۇستەقىللىقىنى ئارزۇ قىلىدىغان كىشىلەر ئىككى مىليوندىن ئاشىدۇ. جەنۇبىي شىنجاڭدا دىنىي ئاشقۇنلۇق بىلەن زەھەرلەنگەن كىشىلەرنىڭ سانى ئىككى مىليونغا يېتىدۇ. بۇ خىلدىكى كىشىلەرنى جەزمەن تولۇق تەربىيەلىشىمىز لازىم دېگەن بولۇپ، مۇشۇ سەۋەبتىن تەربىيەلەش مەركىزىگە قامالغان كىشىلەرنىڭ سانى ھەققىدە ئوخشىمىغان يەكۈنلەر ئوتتۇرىغا چىققان. ئەمما دوكتور ئادرىئان زېنىزنىڭ پىكرىچە، بۇنىڭدا سانلاردىنمۇ بەكرەك مۇھىم بولۇۋاتقىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ جەرياندا ئۇيغۇر جەمئىيىتىنى قانداق ۋەيران قىلىۋەتكەنلىكى ھەمدە بۇنىڭ يېقىن كەلگۈسىدىكى بىۋاسىتە تەسىرىنىڭ قانداق بولۇشى ھېسابلىنىدۇ. ئادريان زېنزنىڭ قارىشىچە، ئۇيغۇر دىيارىدىكى لاگېر سىستېمىسىنىڭ نەزەرىيەۋى ئاساسى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىكى مەركەز ئىككىنچى قېتىملىق شىنجاڭ خىزمىتى يىغىنىدا رەسمىي قارار قىلىنغان. شۇ قېتىملىق يىغىندا شى جىنپىڭ شىنجاڭدىكى مەسىلىلەرنىڭ يىلتىزى دىنىي ئاشقۇنلۇقتا، دىنىي ئاشقۇنلۇقنى تۈگىتىش شىنجاڭدىكى مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشنىڭ ئاچقۇچى، دەپ كۆرسەتكەن. شۇنداقلا بۇنى داۋالاش ئۈچۈن يۈرەك كېسىلىگە دارى بەرگەندەك دارى ئىشلىتىشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىگەن. بۇنىڭ بىلەن ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمەي سابىق سېكرېتار جاڭ چۈنشيەننىڭ شىنجاڭدىكى خىزمەتلەرنىڭ يادروسى دىنىي خىزمەت دېگەن خۇلاسە ئوتتۇرىغا چىققان. دائىرىلەر بولسا لاگېرلارغا قاماپ قايتا تەربىيەلەشنى، دوختۇرخانىدا كېسەل داۋالاشقا ئوخشىتىش مەزمۇنىدىكى ئىبارىلەرنى كەڭ قوللانغان. ئەنە شۇنداق قىلىپ شى جىنپىڭنىڭ بىۋاسىتە يېشىل چىراغ يېقىپ بېرىشى بىلەن ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى لاگېر سىستېمىسىنىڭ قېلىن پەردىسى ئېچىلغان. شۇ قاتاردا تۇنجى بولۇپ ئېچىلغان لاگېرلاردىن لوپنۇر ناھىيەسىدىكى تەربىيەلەش مەركىزىنىڭ ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرىدە بېرىلگەن سۈرەتلىرى بۇ ئەسلىھەلەرنىڭ تۈرمىلەردىنمۇ قاتتىق باشقۇرۇلىدىغان جايلار ئىكەنلىكىنى كۆرسەتكەن. شۇ ۋاقىتلاردىكى خىتاي ئاخبارات ۋاسىتىلىرى بۇلارنىڭ ئالدىنقى باسقۇچلۇق تەجرىبە، رەسمىي تەجرىبە ۋە ئاخىرقى باسقۇچلۇق تەجرىبە دەپ ئايرىلغان باسقۇچلار بويىچە ماڭغانلىقىنى، بۇلارنىڭ قايسى باسقۇچ بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، بۇلاردىكى دىنىي ئاشقۇنلۇقتىن ئىبارەت يادرولۇق ئىستراتېگىيەلىك نىشاننى ئۆزگەرتمىگەن ئاساستا ھەرقانداق قوشۇمچە شەكىل ۋە ۋاسىتىلەرنى قوللىنىشقا بولىدىغانلىقىنى كۆرسەتكەن. بۇنىڭ بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ئاشقۇنلۇق بىلەن باغلىنىشلىق بولۇش ئېھتىمالى بولغان ھەممىلا نەرسىسى دەل مۇشۇ ئۆزگەرتىش ۋە تەربىيەلەشنىڭ ئوبيېكتى بولۇپ قالغان.

شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇنىڭدا ئۆزگىرىشنى رەت قىلغۇچىلارنى تېگىشلىك دەرىجىدە ئەدەپلەپ قويۇشقا بولىدىغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. بۇ خىلدىكى ئەدەپلەپ قويۇش تەجرىبىلىرىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىللىرىدىن كېيىن كەڭ مەلۇم بولۇشقا باشلىغان لاگېرلاردىكى تۈرلۈك جىسمانىي قەبىھلىككە يول ئاچقانلىقىمۇ كېيىنچە كۆپلەپ بىلىنگەن. تېخىمۇ مۇھىمى، قىرىق بىرىنچى نومۇرلۇق ھۆججەت بۇ خىلدىكى قايتا تەربىيەلەشنىڭ ئىجتىمائىي مۇقىملىق بەرپا قىلىش ئۈچۈنلا ئەمەسلىكىنى، ئەكسىچە بۇنىڭ ئۇزۇن مەزگىلنى كۆزلىگەن ھەمدە دۆلەتنىڭ بىخەتەرلىكى ئۈچۈن ئېلىنىدىغان مۇھىم تەدبىر ئىكەنلىكىنى، بۇنىڭدا ھەر دەرىجىلىك ھۆكۈمەت تارماقلىرىنىڭ ھەر بىرى ئۆز ئالدىغا بۇ ھەقتىكى تەجرىبىلىرىنى مۇزاكىرە قىلىش ۋە ئالماشتۇرۇشقا بولىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن. بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىز جەريانىدا دوكتور ئادرىيان زېنز بۇنىڭدىكى بەزى ئامىللار ھەققىدە توختىلىپ ئۆتتى.
Re-education is designed to achieve de-extremification. It's designed to remove قايتا تەربىيەلەش ئورۇنلىرى ئاشقۇنلۇقنى تۈگىتىش نامىدا تەسىس قىلىنغان بولۇپ، دىنىي ئاشقۇنلۇقنى كىشىلەرنىڭ مېڭىسىدىن چىقىرىپ تاشلاشنى كۆزلىگەن. بۇ مەنىدىن ئالغاندا ئۇ كىشىلەرنىڭ مېڭىسىنى ۋە يۈرىكىنى ئۆزگەرتىشنى مەقسەت قىلىدۇ. ئەمما دىنىي ئاشقۇنلۇق دېگەندە بىز بۇ تەدبىرنىڭ دىنغا ئالاقىدار ھەممىلا نەرسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقىنى، كىشىلەرنىڭ ھاياتىدىكى ھەر قانداق دىنىي تەسىرنىڭ مۇشۇ تەبىرگە تەتبىقلانغانلىقىنى كۆردۇق. شۇڭا بۇ تەبىر قاباھەتلىك شەكىل ئالغان مېڭە يۇيۇش مېتودىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان. مېنىڭچە، بۇ خىلدىكى ئاشقۇنلۇقنى تۈگىتىش ھەرىكىتى ئۇيغۇرلارنى خىتاي كومپارتىيەسىگە سادىق ئىنسانلارغا ئايلاندۇرۇش، شۇ ئارقىلىق كومپارتىيەنى خەلق ئاممىسىنىڭ ھاياتىدىكى ئەڭ قۇدرەتلىك نوپۇزغا ئايلاندۇرۇش ئۈچۈن لايىھەلەنگەن. سېبەستىيان خېلمان، جېسسىكا تېيتس، ئادرىيان زېنز قاتارلىقلارنىڭ ئورتاق پىكرىچە، بىر نەچچە يىللىق تەربىيەلەش تەجرىبىسى دەسلەپكى قەدەمدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشكەن. شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى يانۋاردا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي مەسلىھەت كېڭىشى ئاشقۇنلۇققا قارشى تۇرۇش خىزمىتىدىكى ئۇتۇقلار ۋە كەمچىلىكلەرنى خۇلاسىلەش يىغىنى چاقىرغان يىغىندا تەربىيەلەش ۋە ئۆزگەرتىشنىڭ ئىزچىل بولالماسلىقى ۋە ئۆلچەملەشمەسلىكى ئالاھىدە تەكىتلەنگەن شۇ قاتاردا ئىلى ۋىلايىتىنىڭ تامچىتىپ سۇغىرىش شەكلىدىكى مەركەزلەشتۈرۈپ توپلاپ تەربىيەلەش ئارقىلىق ئۆزگەرتىش ئۇسۇلىنىڭ تەجرىبىدىن ئۆتكەن ئۈنۈملۈك تەدبىر ئىكەنلىكى بۇنى پۈتكۈل شىنجاڭغا كېڭەيتىش لازىملىقى ھەققىدە قارار ئېلىنغان ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن باشلاپ خىتايدىكى بىر قىسىم داڭلىق ئالىملار ۋە زىيالىيلار ئۇيغۇر دىيارىدىكى دىنىي ئاشقۇنلۇققا قارشى تەدبىرلەرنىڭ ناھايىتى ئۈنۈملۈك بولغانلىقىنى مۇئەييەنلەشتۈرگەن ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىل نويابىرغا مەنسۇپ بولغان ئىچكى ھۆججەتلەردە تەربىيەلەش مەركىزى ھەققىدىكى خىزمەت كۆرسەتمىلىرى بىخەتەرلىك تەدبىرلىرى ۋە تۇتقۇنلارنى قويۇپ بېرىش ئۆلچەملىرى شەرھلەنگەن بۇ ھۆججەتتە ئۆلچەملەشتۈرۈش ھەققىدە گەپ قىلىنغان بولسىمۇ ئەمما تۇتقۇنلارنى قانداق ئۆلچەم بويىچە قويۇپ بېرىش ھەققىدە ھېچقانداق بىر ئۆلچەملىك قائىدە كۆرسىتىلمىگەن تېكەس ناھىيەلىك ج خ ئىدارىسىنىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلىدىكى ئىچكى ھۆججەتلىرىدە بولسا بۇنىڭدىكى سەۋەبنىڭ تۇتقۇنلار قويۇپ بېرىلسە جەمئىيەت بىخەتەرلىكىگە ئېغىر خەۋپ پەيدا قىلىدۇ دېگەن قاراش ئىكەنلىكى ئېيتىلغان دوكتور ئادرىيان زېنز بۇ ھەقتە توختىلىپ قانۇنلاشتۇرۇش دېگەنلىك تەجرىبىنىڭ ئاخىرقى باسقۇچى دەيدۇ.
مېنىڭچە، سىياسەتلەرنىڭ تەجرىبە قىلىنىشى يەرلىك دائىرىلەرگە قايسى ئۇسۇلنىڭ ئەڭ ئۈنۈملۈك ئىكەنلىكىنى تاققاسلاپ كۆرۈش شارائىت يارىتىپ بەرگەن. بولۇپمۇ بۇنىڭدا ئوخشاش بولمىغان دەلىللەرگە قارىساقلا بۇنى ئاشكارا كۆرۈپ يېتەلەيمىز. چۈنكى ئۇلار ئىشەنچسىز كىشىلەرنى لاگېرلارغا قامىغاندىن كېيىن ئۇلارنى چىقارماي تۇرۇپ قايتا تەربىيەلەشنى ئىشقا ئاشۇرغان. كېيىنچە ئۇلار لاگېرلاردىكى قايتا تەربىيەلەشنىڭ غايەت زور ئۆزگىرىش پەيدا قىلغانلىقىنى كۆرگەندىن كېيىن، بۇنى ئەڭ ئۈنۈملۈك بولغان تەربىيەلەش ئۇسۇلى دەپ يۇقىرىغا دوكلات قىلغان. يۇقىرى دەرىجىلىك ئورگانلار بولسا بۇنى ئەڭ ئۈنۈملۈك بولغان ھەل قىلىش چارىسى ئىكەن دەپ قوبۇل قىلغان. بۇنىڭ بىلەن ئىشەنچسىز دەپ قارالغان كىشىلەرنىڭ ھەممىسى لاگېرغا قامالدى. بۇ خىل دائىرە بېكىتىپ بېرىش نەتىجىسىدە غايەت زور كىشىلەر تۇتقۇن قىلىندى، غايەت زور تۇتقۇن ئەنە شۇ يوسۇندا ئىشقا ئاشتى.
ئادرىيان زېنزنىڭ قارىشىچە، ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلغىچە بولغان بىر نەچچە يىللىق ئوڭۇشلۇق تەجرىبە ئارقىلىق ئۇيغۇر دىيارىدىكى قايتا تەربىيەلەش خىزمىتىگە تەدرىجىي ھالدا يەرلىك ھۆكۈمەت قوماندانلىق قىلىشقا باشلىغان. بۇ ۋاقىتلاردا ئۇيغۇر دىيارىدا قايتا تەربىيەلەشكە لازىملىق كۆپ خىل مۇئەسسەلەر، جۈملىدىن تۇتۇپ تۇرۇش ئورنى، ساقچىلارنىڭ تەربىيەلەش مەركەزلىرى ۋە بەزى يېڭىدىن قۇرۇلغان ئەسلىھەلەر قۇرۇلۇپ بولغان. شۇنىڭدەك، ھەر بىر ۋىلايەتنىڭ ئاز دېگەندىمۇ ئۈچ يۈز كىشىنى تەربىيەلىيەلىگۈدەك تەربىيەلەش مەركىزى بولۇش تەلەپ قىلىنغان. ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىل سېنتەبىرگە كەلگەندە، يېڭىدىن تەيىنلەنگەن پارتىيە سېكرېتارى چېن چۈەنگو باش سېكرېتار شى جىنپىڭنىڭ جەنۇبىي شىنجاڭدىكى ئومۇمىي خىزمەتلەر ھەققىدە بەرگەن مۇھىم يوليورۇقلىرىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش، شۇنىڭدەك قىلچىمۇ رەھىمدىللىك قىلماسلىقنى ئىزچىللاشتۇرۇش ئۈچۈن تور تارتىش شەكلىدىكى تەكشۈرۈشنى ئىجرا قىلىش ئۈچ خىل كۈچلەرنى تولۇق قېزىپ چىقىش ئۈچۈن شەھەر ناھىيە ۋە يېزا قاتلاملىرى بويىچە تولۇق تەكشۈرۈشنى ئوتتۇرىغا قويغان ئۇيغۇر دىيارىدا لاگېر تەجرىبىسى دەسلەپكى قەدەمدە ئومۇملاشتۇرۇلۇشقا باشلانغاندا يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەل ساھىبلىرى بۇنىڭغا زور كۈچ بىلەن ئارقا تىرەك بولغان بولۇپمۇ ئاشقۇنلۇققا قارشى تۇرۇش نىزامى ھەققىدىكى ئاساسىي ئىدىيەنىڭ مەنبەسى شى جىنپىڭ بولۇپ، ئۇنىڭ شىنجاڭدىكى تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش ۋە مۇقىملىقنى ساقلاش خىزمەتلىرىنى نورماللاشتۇرۇش ئۈچۈن بۇ ھەقتە يەرلىك نىزام تۈزۈپ چىقىشىمىز لازىم دېگەن يوليورۇقى بۇنىڭغا نەزەرىيىۋى ئاساس بولغان. مەزكۇر نىزامنىڭ لايىھە نۇسخىسى رەسمىي ئېلان قىلىنغۇچە بولغان ئارىلىقتا بۇنىڭغا مەسئۇل رەھبەرلىك گۇرۇپپىسى بېيجىڭغا نەچچە قېتىم قاتراپ، مەركىزىي ھۆكۈمەت بىلەن، جۈملىدىن بىرلىك سەپ بۆلۈمى، ج خ مىنىستىرلىقى، خەلق قۇرۇلتىيى قاتارلىق ئورۇنلار بىلەن كۆپ قېتىملاپ باش قوشقان. زور تۇتقۇن ئوتتۇرىغا چىققاندىن كېيىن بولسا بېيجىڭ دائىرىلىرى بۇنى يېقىندىن كۆزەتكەن ۋە نازارەتچىلىك قىلغان. ئەركىن ئىسىملىك سابىق لاگېر مەھبۇسى شۇ ۋاقىتلاردىكى ئەھۋاللارنى ئەسلەپ، ھەممىمىزگە رەھبەرلەر كەلگەندە جەزمەن شادىمانلىق كەيپىياتىدا كۆرۈنۈشىمىز لازىملىقى، بۇنداق بولمىغاندا بۇنىڭ ئىستىقبالىمىزغا زىيان بولىدىغانلىقى ئەسكەرتىلدى، دېگەن. ئەركىننىڭ يەنە بىر كامېردىشى بىر خىتاي قىز بىلەن توي قىلغان بولسىمۇ، ئوخشاشلا تەربىيەلەشتىن چىقالمىغان. ئۇنىڭ خىتاي خوتۇنى يۇقىرى تۆۋەن مېڭىپ يۈرۈپ، ئۆز ئېرىنىڭ ئۇيغۇر بولسىمۇ، ئۇيغۇرلار بىلەن جىق ئالاقە قىلمايدىغانلىقىنى، شۇڭا ئۇنى تەربىيەلەشتىن چىقىرىپ بېرىشنى سورىغان. ئۇنىڭغا بىردەك بۇ خىل تەربىيەلەشنىڭ مەركىزىي ھۆكۈمەتنىڭ بۇيرۇقى بويىچە بولۇۋاتقانلىقى، مەركەزدىن بۇيرۇق بولماي تۇرۇپ ئۇلارنىڭ بىرمۇ كىشىنى قويۇپ بېرىشىگە بولمايدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن. تەربىيەلەش مەركىزىنىڭ پارتىيە سېكرېتارىمۇ بۇ جايدىن كىمنىڭ چىقىپ كېتىشىنى مەن بىلمەيمەن، چېن چۈەنگومۇ بىلمەيدۇ، بۇنى پەقەت مەركىزىي ھۆكۈمەت بېكىتىدۇ، دېگەن. بۇنچە كۆپ كىشىنى قاماشقا يېتەرلىك تۈرمە ھازىرلاش ئۈچۈن مەركىزىي ھۆكۈمەت بۇنىڭغا مالىيە جەھەتتىن بىۋاسىتە ياردەم بەرگەن. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىكى ئىچكى ھۆججەتلەرنىڭ بىرىدە چېن چۈەنگو تەربىيەلەش مەركىزى ھەققىدىكى يىغىندا ئاشكارا ھالدا باش سېكرېتار شى جىنپىڭ تۈرمىلەرنى كۆپەيتىپ قۇرۇشتىن ئەنسىرىمەسلىك، بۇنىڭغا يېتەرلىك مەبلەغ ئاجرىتىش ھەققىدە سۆز قىلدى. ھازىر قانچىلىك ئادەم بولسىمۇ سىغدۇرغۇدەك تۈرمىلەر تەييار بولدى، دېگەن. ھالبۇكى، ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىل ئىيۇنغا كەلگەندە جاۋ كېجى تەربىيەلەش مەركەزلىرىنى كۆزدىن كەچۈرگەندىن كېيىن، شىنجاڭدىكى قاتتىق زەربە بېرىش ۋە ئاشقۇنلۇققا قارشى تۇرۇش خىزمىتى ياخشى ئىشلەنگەن. ئەمما بۇنىڭدا سۈزۈپ چىقىلغانلارنىڭ سانى ھازىرقى قاماق ئورۇنلىرىنىڭ سىغدۇرۇش ئىقتىدارىدىن ئېشىپ كەتكەن، دېگەن.

ئۇ بۇ ھەقتە مەخسۇس سۆز قىلغان ھەمدە شىنجاڭنى كۆزدىن كەچۈرگەندىن كېيىن، پۈتۈن رايون مىقياسىدا لاگېر قۇرۇش ۋە قايتا تەربىيەلەشنى ئومۇملاشتۇرۇش قانات يايدى. شۇڭا شى جىنپىڭ بۇ خىلدىكى تەجرىبىلەرنى ئومۇملاشتۇرۇش ھەققىدە يوليورۇق بەرگەنلىكى بەش قولدەك ئېنىق. شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ خىلدىكى پۈتۈن كۈنلۈك قاماق ئىچىدە پۈتۈن كۈنلۈك تەربىيەلەش تەجرىبىسى تېزدىن كېڭەيتىلدى. ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلغا كەلگەندە، مەركەز ئۈچىنچى قېتىملىق شىنجاڭ خىزمەت يىغىنىدا شى جىنپىڭ ئاشكارا ھالدا ئاشۇ تەجرىبە ئۆلچەملىرىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك بولغان دەپ ماختىغان ھەمدە خىتاينىڭ يېڭى ئەسىردىكى خىتاي چۈشىنىڭ ئوڭۇشلۇق ئەمەلگە ئېشىشى ئۈچۈن بۇنى قەتئىيلىك بىلەن داۋاملاشتۇرۇش ھەققىدە كۆرسەتمە بەرگەن شۇنداقلا بۇ تەجرىبىلەرنىڭ نورماللىشىشى نۆۋەتتىكى سىياسىي خىزمەتلەرنىڭ بىر مۇھىم مەزمۇنىغا ئايلىنىپ قالغان.
تېخى بىر قانچە كۈننىڭ ئالدىدىلا ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارنى خىتايچە كىيدۈرۈپ چاغان تەبرىكلەش پائالىيەتلىرىگە مەجبۇرلاۋاتقانلىقىغا دائىر قىسقا كۆرۈنۈشلەر، تەشۋىقاتلار تارقىلىپ،

بۇ ھەقتىكى ئىنكاسلار توغرۇلۇق گۈلچېھرە تەييارلىغان تەپسىلىي پىروگرامما دىققىتىڭلاردا بولسۇن. خىتاينىڭ ھۆكۈمەت تەشۋىقاتلىرى بىلەن ئۇيغۇر دىيارىدىن تارقالغان بىر قىسىم قىسقا ۋىدىيولاردا جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ۋە جۇڭخۇا مەدەنىيەت كىملىكىنى بەرپا قىلىش دېگەن ناملار ئاستىدا ئۇيغۇرلارنى خىتايچە سۆزلەشكە، مەجبۇرىي خىتايچە كىيىنىشكە، خىتايچە ياشاشقا، خىتايچە بايرام ئۆتكۈزۈشكە ھەتتا توي-تۆكۈنلەرنىمۇ خىتايچە ئۇسلۇبتا ئۆتكۈزۈشكە مەجبۇرلاۋاتقانلىقى ئاشكارا بولماقتا. ئۇيغۇرلارنىڭ تولۇق خىتايچىلاشتۇرۇلغان بىر توي مۇراسىمىنىڭ ۋىدىيوسى يېقىندا ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا كەڭ تارقىلىپ، كۈچلۈك غۇلغۇلا پەيدا قىلدى. بۇ پۈتۈنلەي خىتايچە ئۇسۇلدا ئۆتكۈزۈلگەن بىر كوللېكتىپ توي مۇراسىمى بولۇپ، ئۇنىڭدا خىتايچە بەخت دېگەن چوڭ قىزىل خەتلەر توي مۇراسىمى زالىنىڭ تېمىغا ئېسىلغان. خىتاينىڭ ئەنئەنىۋى كىيىملىرىنى كىيىشكەن جۈپ-جۈپ ئۇيغۇر قىز-يىگىتلىرى خىتايچە تەبرىك ۋە ئالقىشلار ئىچىدە زالغا كىرىپ كەلگەن. ئۇلار كىيگەن خىتايچە قىزىل رەڭلىك كىيىملەرنىڭ دۈمبىسىگە خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ سىمۋولى بولغان سېرىق ئەجدىھا ۋە سۇمرۇغلار چۈشۈرۈلگەن. مەيلى توي قىلغانلاردا بولسۇن ياكى تويغا قاتناشقانلاردا بولسۇن، ئۇلاردا ئۇيغۇر مىللىي كىملىكىدىن قىلچە ئەسەرمۇ يوق. ئۇيغۇر تويلىرىنىڭ خىتايچىلاشتۇرۇلۇشىغا دائىر بۇ قىسقا ۋىدىيو يېقىنقى كۈنلەردە چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇر ۋەزىيىتىنى تەتقىق قىلىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەرنىڭمۇ كۈچلۈك ئەندىشىسىنى قوزغىغان. ئامېرىكىلىق ئۇيغۇرشۇناس دوكتور دەررىن بايلېر بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى.
ئۇيغۇر تويلىرىنى پۈتۈنلەي خىتاي مەدەنىيەت ئادىتىنى گەۋدىلەندۈرىدىغان خىتايچە تويغا ئايلاندۇرۇش ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيەت ۋە دىنىي كىملىكىنى يوقىتىش جەريانىنىڭ بىر قىسمىدۇر.

كۆپ كۆرۈلىدىغان رەڭلەر شۇنداقلا خىتاي مەدەنىيىتى ۋە خىتاي دۆلەت كىملىكىنى گەۋدىلەندۈرىدىغان تەسۋىرلەردۇر خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ بۇ بەلگىلىرى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە جەمئىيىتىگە ئادەتتىن تاشقىرى يۈكلەنگەن ئۇلار ھەتتا خىتاي ئاساس قانۇنىدا ئاز سانلىق مىللەتلەرگە جۈملىدىن ئۇيغۇرلارغا بېرىلگەن مەدەنىيەت ئاپتونومىيەسىنى

ئۇيغۇرلارنىڭ ئاتا بوۋىلىرى ۋە ئەجدادلىرى داۋاملاشتۇرۇپ كەلگەن توي مۇراسىملىرىنىڭ قائىدە يوسۇن، ئۆرپ ئادەتلىرىنىڭ ھەممىسى شاللانماقتا. بۇلارنىڭ شىددەت بىلەن خىتايچىلاشتۇرۇلۇشى جەريانىدا ئۇيغۇرلارنىڭ يوقىتىدىغىنى ئۇلارنىڭ كەلگۈسى ئەۋلادلىرى بىلەن بولغان باغلىنىشى ھەم ئۆز جەمئىيىتىنى قايتا بەرپا قىلىش يوللىرىدۇر. ئۇيغۇرلارنىڭ ئاپتونومىيە ھوقۇقىنىڭ يوقىتىلىشى جەريانىدا يۈز بېرىۋاتقان بۇ ئالامەتلەر ئەمەلىيەتتە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنىڭ بىر قىسمى خالاس.
خىتاي ھۆكۈمىتى ئەمەلىيەتتە ئىككى مىڭىنچى يىللاردىن باشلاپلا ئۇيغۇر دىيارىدا ياشلارنى يېڭىچە شەكىلدىكى كوللېكتىپ توي مۇراسىمى ئۆتكۈزۈشكە تەشەببۇس قىلىپ كەلگەن ئىدى. ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلغا كەلگەندە، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر دىيارىدا ئىسىم قويۇش مۇراسىمى، خەتنە توي مۇراسىمى، دەپنە مۇراسىمى ۋە توي مۇراسىمى قاتارلىق تۆت خىل مۇراسىمغا مەخسۇس سىياسەت بەلگىلىگەن. شۇنىڭدىن باشلاپ خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ مۇراسىملارنىڭ ھەر قايسى باسقۇچلىرىغا بىۋاسىتە ئارىلىشىش ۋە نازارەت قىلىشنى يولغا قويغان ئىدى. بۈگۈنكى كۈنگە كەلگەندە، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي ۋە مەدەنىيەت جەھەتتىكى قىرغىنچىلىقىنى ھەسسىلەپ كۈچەيتىپ، ئۇيغۇر توي تۆكۈنلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بارلىق مۇراسىملىرىنى پۈتۈنلەي خىتايچىلاشتۇرۇشقا باشلىغان. تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى ۋەقپىنىڭ رەئىسى، تۈركولوگىيە پەنلىرى دوكتورى مەغپىرەت كامال خانىم رادىيومىز ئارقىلىق بۇنىڭغا جىددىي ئىنكاس قايتۇردى.
قىرغىنچىلىق، بولۇپمۇ ئېتنىك قىرغىنچىلىق، بىرسى جىسمانىي جەھەتتىكى يوق قىلىش، يەنە بىرسى مەدەنىيەت جەھەتتىكى يوق قىلىش. خىتاي بۇ ئىككىسىنىڭ ھەر ئىككىلىسىنى قىۋاتىدۇ بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدە. ئۇنىڭدىكى مەنىۋى جەھەتتىمۇ نۇرغۇن بىزنىڭكى مەدەنىيىتىمىزنى يوقىتىپ كېۋاتىدۇ، ئۆرپ-ئادەتلىرىمىزنى چەكلىشى. دىنىي ئىبادەتلەرنى چەكلىشى، ئۇلارغا رۇخسەت قىلماسلىقى. ھەددىدىن ئېشىپ يېقىنقى. قارىساق ئەمدى ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭكى توي تۆكۈنلىرىگىمۇ زەھىرلىك قولىنى ئۇزىتىپ، پۈتۈنلەي خىتايچە ئادەتلەر بىلەن خىتايچە كىيىندۈرۈپ، خىتايچە ئېلىپ بېرىلىۋاتقانلىقىدىن ئىبارەت بىر نەچچە ۋىدىيونى كۆردۈم. خىتايلارمۇ توي قىز كىيمەيدىغان خىتايچە كىيىملەر بىلەن مۇشۇنداق بىر شەكىلدە توي قىلىشقا زورلىنىۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىز. بۇ ئەمدى مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنىڭ ۋە بىر مىللەتكە ئېلىپ بېرىلىۋاتقان قىرغىنچىلىقنىڭكى ئۈست چېكى دەپ ئويلايمەن مەن. چۈنكى توي قىلىش، نىكاھ ئىنسانلارنىڭ ئۆزى خالىغان ئادەم بىلەن، ئۆزى خالىغان شەكىلدە، ئۆزىنىڭ ئۆرپ-ئادىتى بويىچە ئېلىپ بېرىلىدىغان بىر مۇراسىم. بۇ پۈتۈن مىللەتلەردە شۇنداق. بۇنىڭغا ئارىلىشىپ خىتاي ئۇيغۇرلارنىڭكى مەنىۋى جەھەتتىن پۈتۈنلەي ئۇلارنىڭ ئىرادىسىنى، ئۇلارنىڭكى مىللىي كىملىكىنى يوق قىلىشنى داۋاملاشتۇرۇۋاتىدۇ ھەمدە خەلقىمىزگە خىتايلاشتۇرۇشنى تېزلەشتۈرۈش ئۈچۈن. مەغپىرەت خانىم يەنە مۇنداق دېدى. ئادەتتە مىللەتلەرنىڭ بۇ توي-تۆكۈن ئادەتلىرىدە، مۇراسىملىرىدا ئىككى ياشنىڭكى يېڭى ھايات قۇرۇش، قۇرۇشنى ئاساس قىلىپ مىللەتلەرنى بىر يەرگە كېلىپ، ئۆزىنىڭكى نەچچە مىڭ يىللىق ئادىتىنى يەنە قايتا بىر قېتىم ياشايدۇ بۇ توي، نىكاھ مۇراسىملىرىدا. ياشلار كۆرىدۇ بۇنى، بالىلار كۆرۈپ ئۆگىنىدۇ. بۇ ئەمدى ناھايىتى مۇھىم بىر ئىجتىمائىي قۇرۇلما دەپ ئالساق بولىدۇ توي-تۆكۈنلەرنىچۇ. مۇشۇنىڭغا ھېلىقى ناھايىتى قاتتىق يوق قىلىش ئۈچۈن، مىللەتنى ھېلىقى ئاسمىلاسىيە قىلىش ئۈچۈن بۇنى قوللىنىپ تۇرۇپ، خەلقىمىزنى پسىخولوگىيىلىق جەھەتتىن ئىرادىسىنى سۇندۇرۇش، مەنىۋى جەھەتتىن ئۇلارنىڭ ھېلىقى ئۈمىدسىزلىكىنى تېخىمۇ كۆپەيتىش، ئۇلارنىڭ ئاسمىلاسىيە بولۇشىنى تېخىمۇ كۈچەيتىش ئۈچۈن خىتاي مۇشۇنداق رەزىل، ناھايىتى ۋەھشىي ئۇسۇللارنى قوللىنىۋاتىدۇ. بىر مىللەتنىڭ مەدەنىيىتىنى يوقىتىش، بىر مىللەتنىڭ مەدەنىيىتىگە زىيان-زەخمەت سېلىش ئەسلى ھەقىقىي مەدەنىيەتلىك دۆلەتلەر قىلىدىغان ئىش ئەمەس ياكى ھەقىقىي مەدەنىيەتلىك بىر خەلقنىڭكى قىلىدىغان ئىش ئەمەس. ئەگەر ھەقىقىي مەدەنىيەتلىك بولسا بىر دۆلەت ياكى بىر مىللەت باشقىسىنىڭكى مەدەنىيىتىگە ھۆرمەت قىلىشى كېرەك، باشقىسىنىڭ مەدەنىيىتىگە بۇنداق زىيان زەخمەت سالماسلىقى، ھەتتا ئۇنىڭ قوغدىلىشى ئۈچۈن تۆھپە قوشۇشى كېرەك. ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ناھايىتى باي، ناھايىتى قەدىمىي بىر مەدەنىيەت. ئۇيغۇر مەدەنىيىتى تۈنۈگۈن بۈگۈن شەكىللىنىپ قالغان مەدەنىيەتلەردىن ئەمەس. ئۇيغۇر مەدەنىيىتى خىتاي مەدەنىيىتىدىن ئۈستۈن تۇرسا تۇرىدۇكى، ئۇنىڭدىن تۆۋەن تۇرمايدۇ. نۇرغۇن دۆلەتلەرگە ۋە نۇرغۇن مىللەتلەرگە تەسىر كۆرسەتكەن. شۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي بۇنى پۈتۈنلەي يوق قىلىشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. بىز ئۇيغۇر دىيارىدىن ئىگەلىگەن ۋە ھازىرغىچە ئاشكارا بولغان

ئىگىلىشىمىزچە، خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ خىل بەلگىلىمىلەرنى چىقارغاندىن كېيىن مەلۇم ۋاقىت ئۆتكەندە، بۇ بەلگىلىمىلەرگە خىلاپلىق قىلدى دېگەن باھانە بىلەن نۇرغۇن ئۇيغۇرلارنى تۇتقۇن قىلىش ۋە باستۇرۇش نىشانىغا ئالغانلىقى مەلۇم. ئامېرىكىدىكى سىياسىي كۆزەتكۈچى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان يەرلىك مۇسۇلمان مىللەتلەرگە زورلاپ، تېڭىۋاتقان خىتايچە توي ۋە كوللېكتىپ توي مۇراسىملىرىغا جىددىي ئىنكاس قايتۇرۇپ مۇنداق دېدى. بۇنىڭدا ساپ ئۇيغۇرلار ئەمما خىتاينىڭ كىيىمىنى كىيىپ، خىتاي تىلىدا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئون نەچچە بىر جۈپنىڭكى كوللېكتىپ تويى. توي ئەمەس، نەزىر. بۇلار تويدا قاپىقى ئېچىلغان ئەمەس، خورلۇقتا مەجبۇرىي ئاستىدا بۇ تويغا قاتناشقان، بىر خىل ئۆكۈنۈۋاتقانلىقى شۇ ۋىدىيودىكى ئاشۇلارنىڭ چىرايىنى قايتا-قايتا كۆرسەك ھېس قىلالايمىز. بۇ يەردە مەدەنىيەتلا ئەمەس، بۇ يەردە ئەڭ چوڭقۇر يېرى ئېتىقادنى يوقىتىش. ئېتىقادنى يوقىتىش ئارقىلىق قالغان ھەممە نېمىنى يوقىتالايدۇ، چۈنكى مەدەنىيەتمۇ شۇ ئېتىقاد بىلەن يۇغۇرۇلغان. بۇ ناھايىتى يامان نىيەت، ۋەھشىيەتتىكى بىر ئۈستىگە قۇرۇلغان بىر مىللىي قىرغىنچىلىق. ھەمدە مۇشۇ ۋىدىيولارنى چىقىرىش ئارقىلىق خەلقئاراغا مىللىي قىرغىنچىلىقنى ھېچقانداق تەپ تارتماي داۋاملاشتۇرىدىغانلىقىنى شۇنى چۈشەندۈرمەكچى، دېمەك، خىتاي بىزنى روھىي جەھەتتىن سۇندۇرىمەن دەيدۇ. بۇ يەردە بەكرەك تەكىتلىمەكچى بولغىنىم، ئۈمىدسىزلەنمەسلىك كېرەك.
ئىلشاد ھەسەن ئەپەندى يەنە ئاخىرىدا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئەڭ ئاشقۇن شەكىلدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق يوقىتىش ئېلىپ بېرىۋاتقان بولسىمۇ، ئەمما ئۇيغۇرلارنىڭ نەچچە مىڭ يىللىق مەدەنىيەت تارىخقا ئىگە ھاياتىي كۈچى كۈچلۈك بىر مىللەت ئىكەنلىكىنى، خىتاينىڭ مۇشۇنداق بىر مىللەتنى تېز مۇددەتتە يوقىتىش سۇيىقەستىنىڭ ھەرگىزمۇ ئىشقا ئاشمايدىغانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلەپ ئۆتتى. تەييارلىغۇچى گۈلچېھرە، دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت! بۇ يىل بىرىنچى يانۋار كۈنى ياپونىيەنىڭ ئىشىكاۋا ناھىيەسىدە يەتتە پۈتۈن ئوندىن ئالتە بال قاتتىق يەر تەۋرەش يۈز بەرگەنىدى. مەزكۇر يەر تەۋرەش ئاپىتىدە ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن يۈز بەرگەن قالدۇق يەر تەۋرەشلەردە ئۆلۈم-يېتىم كۆپ بولۇپ ۋە نەچچە مىڭدىن ئارتۇق ئۆي ھەمدە ئىمارەت يېرىم ۋەيرانچىلىققا ئۇچرىغان يىگىرمە ئۈچىنچى فېۋرال كۈنى ياپونىيەدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلاردىن ئىككى يۈزدىن ئارتۇق كىشى يەر تەۋرىگەن رايونغا بېرىپ يەر تەۋرەش ئاپىتىگە ئۇچرىغان ياپونلارغا ياردەم بېرىش ئارقىلىق ياپون خەلقىنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشكەن. ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى يەنە بىر قاتار پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزگەن. نۆۋەتتە، تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىم بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ. يىگىرمە ئۈچىنچى فېۋرال كۈنى ئىككى يۈز ئەتراپىدا ئۇيغۇر يەر تەۋرىگەن ئىشىكاۋا ئۆلكىسىگە بېرىپ، يەر تەۋرەش ئاپىتىگە ئۇچرىغان ياپونلارغا ياردەم بېرىپ، ياپونىيە خەلقىنىڭ زور ئالقىشىغا ئېرىشكەن. بۇ يىل بىرىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى ياپونىيەنىڭ ئىشىكاۋا ئۆلكىسىدە يەتتە پۈتۈن ئوندا ئالتە بال قاتتىق يەر تەۋرەش يۈز بەرگەن. خەۋەرلەردە ئېيتىلىشىچە، شۇ كۈندىن تارتىپ بۈگۈنگىچە قالدۇق يەر تەۋرەشلەر بىر مىڭ ئالتە يۈز سەكسەن قېتىمدىن ئارتۇق داۋام قىلىپ، ناھايىتى ئېغىر ئاپەتنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى رەئىسى ئەخمەت لېتىپ ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، مەزكۇر يەر تەۋرەش ئاپىتىدە ئىككى يۈز قىرىقتىن ئارتۇق ئادەم ئۆلۈپ، بىر مىڭ ئۈچ يۈزدىن ئارتۇق ئادەم يارىدار بولغان. يىگىرمە مىڭدىن ئارتۇق ئۆي ۋە ئىمارەت يېرىم ۋەيرانچىلىققا ئۇچرىغان. يىگىرمە ئۈچىنچى فېۋرال كۈنى ئىككى يۈز ئەتراپىدا ئۇيغۇر يەر تەۋرىگەن ئۆلكىگە بېرىپ، يەر تەۋرەش ئاپىتىگە ئۇچرىغان ياپونلارغا ياردەم بېرىپ، ياپون خەلقىنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشكەن. تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى ئەخمەت لېتىپ ئەپەندى يىگىرمە ئۈچىنچى فېۋرال كۈنى ئېلىپ بارغان ياردەم پائالىيىتى توغرىسىدا مەلۇمات بېرىپ،

ئىككى يۈز ئەتراپىدا ئۇيغۇرنىڭ ئىككى گۇرۇپپىغا بۆلۈنۈپ ياردەم خىزمىتى ئېلىپ بارغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇيغۇر دوپپىلىرىنى كىيىپ يەر تەۋرەش ئاپىتىگە ئۇچرىغان ياپونلاردىن ھال سوراپ تاماق تارقاتقان ئۇيغۇرلاردىن رازى بولۇپ مىننەتدارلىقىنى بىلدۈرۈشكەن ياپونلار ئۇيغۇرلارنى ئۇنتمايدىغانلىقىنى ئىپادىلىگەن. ئەخمەت لېتىپ ئەپەندى بۇ ھەقتە مەلۇمات بەردى. ئۇ مۇنداق دېدى.
مەيلى شۇ ئۇيغۇر تائاملىرىنى تاپشۇرۇپ ئالغان ياپونلۇقلار بولسۇن ياكى بىز ئەمگەكلىرىگە ياردەملەشكەن ئۆينىڭكى ئىگىلىرى بولسۇن ناھايتى خۇرسەن بولغانلىقىنى ھاياجانلانغانلىقىنى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ ياخشىلىقلىرىنى بۇ ياردەملىرىنى ئۇنتۇپ قالمايدىغانلىرىنى ئۇيغۇرلارنى ئۇنتۇپ قالمايدىغانلىقىنى ناھايتى ھاياجان بىلەن تىلغا ئالغان بولدى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ياپونىيەدىكى ۋەكىلى ساۋۇت مەمەت ئەپەندى يەر تەۋرىگەن ئاپەت رايونىدا ئۆزلىرىنىڭ بۈگۈن خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئاپىتىگە ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلار بولۇش سۈپىتى بىلەن ئاپەتكە ئۇچرىغان ياپونلارغا ياردەم بېرىش ئارقىلىق ئۇلارغا ئۇيغۇر مىللىتىنى تونۇتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.
بۇ پائالىيەت جەريانىدا ۋە پائالىيەتتىن كېيىن مۇشۇ بىزنىڭكى پائالىيەتلىرىمىزنى كۆرگەن ياپونلۇقلاردىن ناھايىتى ياخشى ئىنكاسلار كەلدى. مەسىلەن، خەقتىن ياردەم سوراشلان ئەمەس، ئىمكانىيەتنىڭكى بولۇشىچە خەققە ياردەم بېرىۋاتقان ئۇيغۇرلارنى كۆردۇق، دېگەن ۋە چىرايلىق ئۇيغۇر دوپپىلىرىنى كىيىپ، مۇشۇ پىدائىيلار پائالىيىتى قىلىۋاتقان ئۇيغۇرلارنى كۆرۈپ ناھايىتى تەسىرلەندۇق، دېگەندەك ئىنكاسلارنى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
ئامېرىكىنىڭ ۋىرجىنىيە شتاتىدا تۇرۇشلۇق يەتمىش ياشتىن ئاشقان خورشىدە ھەسەن خانىم ئۆتكەن ئەسىرنىڭ ئاتمىشىنچى ۋە يەتمىشىنچى يىللىرىدىكى مەدەنىيەت ئىنقىلابىنى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلى يۈز بەرگەن بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقىنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەن، شۇنداقلا نۆۋەتتىكى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا شاھىت بولۇۋاتقان مۇھاجىرەتتىكى ساناقلىق ئۇيغۇرلارنىڭ بىرىدۇر. ئۇ نۆۋەتتە ئۈچ بالىسى ۋە نەۋرىلىرى بىلەن ئامېرىكىدا ياشىماقتا. خۇرشىدە خانىم رادىيومىزنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا ئۆزىنىڭ ۋەتەندە ياشىغان ۋە مۇھاجىرەتتە بېشىدىن ئۆتكۈزگەن كەچۈرمىشلىرى ئارقىلىق مۇھاجىرەتتە چوڭ بولۇۋاتقان ئۇيغۇر ياشلىرىغا ئىلھام بېرىشنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىماننىڭ خۇرشىدە خانىم بىلەن ئۆتكۈزگەن مەخسۇس سۆھبىتىنىڭ تەپسىلاتى دىققىتىڭلاردا بولسۇن.

مېھمانخانا ئۆيىنىڭ تېمىغا مەشھۇر رەسسام غازى ئەھمەدنىڭ ئون ئىككى مۇقام ناملىق رەسىمىنىڭ گىلەمگە چۈشۈرۈلگەن نۇسخىسى ئېسىقلىق تۇراتتى قىسقىسى خۇرشىدە خانىمنىڭ ئۆيىنىڭ ھەر بىر بۇلۇڭىدىن ۋەتەنگە بولغان كۈچلۈك سېغىنىشنىڭ ئىپادىلىرىنى كۆرگىلى بولاتتى خۇرشىدە خانىم كۆز ياشلىرىنى سۈرتكەن ھالدا ئۆزىنىڭ يەتمىش يىلدىن بۇيانقى ھايات ھېكايىسى بىلەن بېشىدىن ئۆتكۈزگەن كەچمىشلىرىنى ئاڭلىتىشقا باشلىدى مېنىڭكى ئىسمىم خۇرشىدە، دادامنىڭ ئىسمى ھەسەن، ھەسەن ھوشۇر، ئاپامنىڭ ئىسمى سەلىمە قانات. مەن غۇلجا شەھىرىدە تۆرەم مەلىسىدە بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك تۆتىنچى يىلى ياغاچ ئىدارە تۇغۇلدۇم. شۇ يەردە تۇغۇلۇپ، بالىلىق ۋاقىتلىرىمىز ئوردا مەھەللىدە چوڭ بولدۇق بىز ئاتا-ئاناملار بىلەن بىللە. يۇرتۇمنى شۇنچىلىك سېغىندىم، سىلەرمۇ سېغىنغانسىلەر، مەنمۇ شۇنداق سېغىندىم. ئاشۇ مۇشۇنداق ئويلىسام، مۇنداق يېتىپ ئويلىسام، بىر سايلارنى ئويلايمەن، بىر تاملارنىڭ مۇنداق بىر يەردىن مۇنداق چىقساقلا بىر سايلار بولىدىغان، شالدىر شالدىر شالدىر شالدىر ئاقىدىغان سۇلار بولاتتى. ئاشۇنى مۇنداقلا ئىككى ئۈچ تاشنى كېچىپ ئۆتسەك ئاياق تۈز يولغا ئۆتۈپ كېتەتتۇق. ئاشۇنداق ئۆيلەر كۆزۈمگە كۆرۈنۈپ كېتىدۇ. ئەتىگەندە چىقىپ ھويلامدا مانا ئىشىكىم ئوچۇق مانا كالىدور مانا چوڭ يول مانا مېنىڭ يولتى مايەردە بىر كالىدور ئىشىكىمىز باتتى كالىدورنى ئاچسىڭىز مەشەدە بىر ئېرىقىم باتتى ئەتىگەندە چىقىپ ھېلىقى ئېرىقنى ئېرىقتىكى ئېقىۋاتقان لىق ئېرىقتا ئېقىۋاتقان سۇنى كوچىلارغا چېچىپ ئۆي ھويلا سۈپۈرىدىغان ئىشىمىز بارغۇ بىزنىڭ پۈتۈن ئادەم كوچا سۈپۈرەتتى سۇ چاچاتتى مەن مايەرگە چاچاتتىم ئۇلار ئايەرگە چاچاتتى ئەتىگەنلىك ئۆتكەن خەقلەرمۇ ھېلىقى كوچىدا بىر نېمىلىكتە دەرەخلىرىمىزنى ئاقارتاتتۇق خۇرشىدە ھەدە سىلەر باشتا غۇلجىدىن ئافغانىستانغا چىقىپتىكەنسىلەر قانداق بولۇپ ئافغانىستانغا چىقىشنى ئويلىشىپ قالدىڭلار كېينكى ۋاقتىدا بىز ئاتمىش يەتتىنچى يىلى ئاكام شۇ بىر قىز بىلەن توي قىلغاندىن كېيىن ئۇ قىزلارنىڭ ئاتا بوۋىلىرى شۇ ئافغاندىن كەلگەنلەر بولۇپ بۇلار شۇنىڭ بىلەن ئاشۇ سەۋەبتىن ئاكام ئىككى بالىسى خانىمى ۋە ھازىرقى مېنىڭكى تۈگەپ كەتكەن قېينانام بۇ يولدىشىم بۇلار ھەممىسى بىرلىشىپ شۇ ۋاقتىدا يەتتە ئادەمنى ئەچىقىپ كەتكەن ئافغانىستانغا

تام شۇ ۋاقتىدا بىزنىڭ قەغەزلىرىمىز چىقىپ قېلىپ، بىز شۇ يەتمىشىنچى يىلى شۇنداق قىيىن بىر ۋاقتىدا بىز ئافغانىستانغا قاراپ ماڭدۇق.
ئاشۇ يۇرتىڭىزدىن ئايرىلغان كۈن قانداق يولغا چىققىنىڭلار ئېسىڭىزدە بارمۇ؟ مەن كىچىكتە بىر ئون ئالتە ياشلاردىممىكى ئاشۇنچىلىكتىم. ئورتا مەكتەپنى ئوقۇپ بولغان ۋاقىتلىرىمىز. ئاپامنى ئەچىقىۋاتىدۇ ھويلىدىن ئاپامنىڭ يۈزى ھويلا تەرەپكە قارىغان، ئىككى تاغام ئاپامنىڭ قولتۇقىدىن تۇتۇپ، تاغىلىرىم يىغلاپ، ئاپام ئىچى يىغلاپ چىقىۋاتىدۇ ئۆيدىن. ئاپامنى ئىككى، بىر ئىنىسى، بىر ئاكىسى قولتۇقىدىن تۇتۇپ، ئاپامنى مۇنداق ئەچىقىپ كېتىپ بارىدۇ. ئاشۇنداق ئەچىقتى، يىغا زار دېگەن بولۇپ كەتتى. شۇ ماشىنىغا چۈشتۇق، ماڭدۇق. بىزنى غۇلجىدىن ئاشۇنداق بىر قارا ماشىنىغا ئېلىپ ماڭدى بۇلار. قارا ماشىنا ئەكەلدى، شۇ شىڭلىلىرىمىز ھەممە نەرسىمىزنى شۇ يەرگە باستۇق. ئاشۇ خەنسۇلار ئېلىپ، بىر خەنسۇ، بىر مىللىي كادىر ئىككى، ئىككى ئادەم ئېلىپ ماڭدى بىزنى. ئاشۇ غۇلجىنىڭ ئاشۇ ئۆيىمىزنىڭ ئالدىدا توختىدى بىر يوغان قارا ماشىنىنى ئەكەلدى بۇلار. بىز رەسمىي، رەسمىيەت بىلەن ماڭدۇق. بىز ئۇ ۋاقىت تازا ئۇرۇش بولۇۋاتقان ۋاقىتلار ئىكەن. مۇشۇ قەشقەر تەرەپلەرمۇ خېلى ياخشى ئەمەس ۋاقىتلار ئىكەن. بىر ئۇيغۇر ساقچى، بىر بېيجىندىن كەلگەن بىر خەنسۇ كىشى. شۇنىڭ بىلەن بىز شوپۇر دەيلى ئايدىغان شوپۇر باشقا بولىدىدا باشقا شوپۇر ئايدايدۇ ۋاقتىدا ئىككى مەملىكەتنىڭ ئۇنداق ئىشلار تېخى بولۇپ باقمىغان ۋاقلاردا ئىككى دۆلەت كېلىشىپ خەلق نېمىلەرنى كۆچۈرۈپ كۆچمەن بولۇپ يېمىن بولۇپ بىز ئاشۇنداق چىقتۇق shu rasmiyat bo'lg'achqa bejindan odam kelib vayskadin kelib bizni ashula qo'g'dab ashula olib bordi ekan سەپەر جەريانىدا يۈز بەرگەن سىزنىڭ ئەڭ ئېسىڭىزدىن چىقمايدىغان ئىشتىن بىرنى دەپ بەرگەن بولسىڭىز. شۇ غۇلجىدىن چىققان ئادەم تەلكە تەرەپكە قاراپ ماڭىدۇ. ئاشۇ تەلكە تەرەپكە ماڭغان ۋاقتىمىزدا بىر ناخشىنى باشلىدى بۇ ئاكام. مەن ھاياتىمدا ناخشا ئېيتقىنىنى ئاڭلاپ باقماپتىكەنمەن ئاكامنىڭ. ئاشۇ ناخشا دېگەننى ئېيتتى. ھەممىمىز بېشىمىزنى مۇشۇ بىر بىرىمىزنىڭ مۈرىسى مۈرىسىگە قويۇپ يىغلاپ كېتىپ بارىمىز. بىر ۋاقتىدا چىقساق تەلكىدىن چىقىپ سايرامنىڭ كۆلىگە كەپتۇق.

يەنە تۇغۇلۇپ ئۆسكەن يۇرتلاردىن ئۆلمەي تۇرۇپ ئايرىلدۇق دەپ ھەقىقەتەن مانا مۇشۇنداق ئايرىلدۇق شۇڭا بىر سوئال سوراپ باقسام تۇغۇلۇپ ئۆسكەن يۇرتىڭىزغا قايتا قايتىپ ئاشۇ يەردە ياشاشقا ئۈمىدىڭىز بارمۇ مەن ئافغانىستانغا بارغاندا شۇنداق يىغلايتتىم ئاپا بىز يۇرتىمىزنى كۆرەلمەيمىزكەن بىز كۆرەلمەيمىزكەن دەپ شۇنداق يىغلىسام ئاپام ۋېي بالام نېمانداق نائۈمىد سىلەر مەن يەتمىش ياش كىرىۋېتىپ، مەن تېخى كۆرىمەن دەۋاتسام، سىلەر تېخى كۆرمەيمەن، كۆرەلمەيمەن دەپ يىغلاۋاتىسىلەر. نېمانداق نائۈمىد سىلەر؟ ئۇنداق نائۈمىد بولمايدىغان، يامان بولىدۇ، دەتتى ئاپام. راستكەن، قاراڭ، بۇنىڭمۇ بىر ئاخىرلىشىدىغان كۈنلىرى كېلىدۇ، خۇدايىم بۇيرۇسا.
خۇرشىدە خانىم شۇنداق قىلىپ غۇلجىدىن ئافغانىستاننىڭ كابۇلغا قاراپ يولغا چىقىدۇ. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە ماشىنىلىق باشلىغان بۇ يول گاھى پىيادە گاھى ئېشەك قوتازلارغا مىنىپ دېگۈدەك قىرىق بەش كۈن داۋام قىلىدۇ خۇرشىدە خانىم ۋە ئائىلىسى مىڭ بىر جاپادا كابۇلغا يېتىپ كېلىپ تىنچ باياشات يېڭى ھاياتىنى باشلايدۇ ئەمما بۇ ھايات قانچىلىك داۋاملىشىدۇ يەنە قانداق كۈنلەر بۇ ئائىلىنى ساقلاۋاتقاندۇ بۇ ھەقتىكى مەزمۇنلارغا قىزىقساڭلار دىققىتىڭلار پروگراممىمىزنىڭ كېيىنكى قىسمىدا بولغاي قازاقىستاندىكى ئۇيغۇر گىمناستىكا ماھىرى نارىمان قۇربانوف گېرمانىيەدە ئۆتكۈزۈلگەن دۇنياۋى مۇسابىقىدە ئالتۇن مېدالغا ئېرىشكەن بولۇپ بۇ نەتىجە ئۇنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى فرانسىيە پايتەختى پارىژدا ئۆتكۈزۈلىدىغان ئولىمپىك مۇسابىقىسىگە تاللىنىشىغا مۇمكىنچىلىك يارىتىدىكەن ئۇيغۇرلاردىن چىققان بۇ خەلقئارا دەرىجىلىك گىمناستىكا ماھىرىنىڭ شەرەپلىك نەتىجىلىرى قازاقىستان ئاخباراتلىرىدىن يەر ئالغان ھەمدە ئۇيغۇرلارنى پەخىرلەندۈرگەن. بۇ ھەقتە قازاقىستاندىن ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغان تەپسىلىي خەۋەر يەتكۈزىدۇ.
داڭلىق گىمناستىكىچى نارىمان قۇربانوف يىگىرمە ئىككىنچى ۋە يىگىرمە بەشىنچى فېۋرال ئارىلىقىدا گېرمانىيەنىڭ كوتبۇس شەھىرىدە ئۆتكەن گىمناستىكا بويىچە دۇنيا مۇسابىقىسىنىڭ ئىككىنچى باسقۇچىدا ئالتۇن مېدالغا ئېرىشتى. ئۇ ياغاچ ئاتتا ئويۇن كۆرسىتىش تۈرى بويىچە بىرىنچىلىكنى ئىگىلىدى. بۇ ھەقتە قازاقىستاننىڭ قازاق ئاخبارات خەلقئارا ئاخبارات ئاگېنتلىقى ۋە باشقىمۇ بىر قاتار ئاممىۋى ئاخبارات ۋاسىتىلىرى، شۇنىڭدەك مەملىكەتنىڭ ساياھەت ۋە تەنھەرىكەت مىنىستىرلىقى ھەمدە ئولىمپىك كومىتېتى خەۋەر تارقاتقان. ئۇلاردا ئېيتىلىشىچە، مەزكۇر مۇسابىقىگە يەتمىشتىن ئوشۇق دۆلەتتىن ئۈچ يۈز ئەتراپىدا تەنھەرىكەتچى قاتناشقان. قازاقىستانلىق نارىمان قۇربانوف بىرىنچىلىككە، ئىيوردانىيەلىك ۋە جەنۇبىي كورېيەلىك تەنھەرىكەتچىلەر ئىككىنچى ۋە ئۈچىنچى ئورۇنلارغا ئېرىشكەن. مەزكۇر نەتىجىسى بىلەن نارىمان قۇربانوفنىڭ بۇ يىل فىرانسىيە پايتەختى پارىژدا ئۆتىدىغان ئولىمپىك مۇسابىقىسىگە قاتنىشىشىغا مۇمكىنچىلىكلەر تۇغۇلغان.

ئىككىنچى كۈنى ئەنە شۇ سەككىز ئادەم كۈچ سىناشتى. ئۇلارنىڭ ئىچىدە بولۇپمۇ كورېيە ۋە ئىيوردانىيەنىڭ، شۇنىڭدەك ياۋروپا ھەم ئامېرىكىنىڭ ئەڭ كۈچلۈك تەنھەرىكەتچىلىرى بولدى. نارىمان ئۆز ۋەزىپىسىنى ناھايىتى ياخشى ئورۇنلاپ چىقتى، ئالتۇن مېدالغا ئېرىشتى. راست، بۇ باسقۇچ ئۇنىڭ ئولىمپىك مۇسابىقىسىگە يوللانما ئېلىشىغا مۇمكىنچىلىك ياراتتى. ئەمما بۇ باسقۇچ تېخى ئاخىرقىسى ئەمەس. ئالدىمىزدا باكۇدا ئۆتىدىغان مۇسابىقە بار. نارىمان گېرمانىيەدىن شۇ ياققا ئۇچۇپ كەتتى. ھازىر ئۇ ئون كۈنلۈك تەييارلىق مەشىقلىرىگە كىرىشتى. مەخمۇت ئىسكەندەروف نارىمان قۇربانوفنىڭ ئالدىدا چوڭ ۋەزىپىلەر بارلىقىنى ئېيتىپ يەنە مۇنداق دېدى. Если он завоюет еще раз золотую медаль. مۇبادا ئۇ يەنە بىر ئالتۇن مېدالغا ئېرىشسە، ئۇ چاغدا ئۇنىڭ ئولىمپىك مۇسابىقىسىگە قاتنىشىشقا يوللانما ئېلىشى ئۈچۈن كەڭ مۇمكىنچىلىك يارىتىلىدۇ. ئەگەر بىزنىڭ بۇ يىگىتىمىز يوللانما ئېلىپ، ئولىمپىك مۇسابىقىسىگە قاتناشسا، بۇ بىز ئۈچۈن چوڭ تارىخىي ۋەقە بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا يەنە بىر مۇسابىقە بار بولۇپ، ئۇنىڭدىمۇ نارىمان بىرىنچىلەردىن بولۇشى لازىم. شەرتلەر ئىنتايىن مۇرەككەپ. لېكىن ئۇنىڭ يوللانما ئالىدىغىنىغا چوڭ ئۈمىد بار، چۈنكى ئاخىرقى ئىككى يىل ئىچىدە خەلقئارا گىمناستىكا بىرلەشمىسىنىڭ ھېسابى بويىچە نارىمان بىرىنچىلەرنىڭ تىزىمىغا كىردى. ھازىرچە باكۇدا ئۆتىدىغان مۇسابىقىدىن ئۈمىد كۈتۈۋاتىمىز، شۇنىڭ ئۈچۈن بىز نارىمانغا چوڭ ئۇتۇق تىلەيمىز. رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان قازاقىستان ئۇيغۇر ياشلىرى بىرلىكىنىڭ ئەزاسى نوزۇگۇم تايىروۋا خانىم نارىمان قۇربانوۋ ھەققىدە مۇنداق دېدى. كېيىنكى ۋاقىتلاردا ياشلىرىمىزنىڭ سپورتنىڭ ھەر خىل تۈرلىرىدىن ياخشى نەتىجىلەرنى كۆرسىتىۋاتقانلىقى بىزنى خۇشال قىلىدۇ ئەلۋەتتە. شۇلارنىڭ بىرى نارىمان قۇربانوۋ. يېقىندا گېرمانىيەدە ئۆتكەن گىمناستىكا بويىچە دۇنيا مۇسابىقىسىدە يەنە بىر قېتىم ئالتۇن مېدالغا ئېرىشتى. قازاقىستاندىكى ئۇيغۇر ياشلىرى نارىماننىڭ دۇنيا مۇسابىقىلىرىگە قاتنىشىپ، قولغا كەلتۈرۈۋاتقان ئۇتۇقلىرىدىن يېقىندىن تونۇش. بۇ ھەقتە يەرلىك مەتبۇئاتلاردا، شۇنداقلا ئىجتىمائىي تورلاردا پات-پات خەۋەرلەر ئېلان قىلىنىپ تۇرىدۇ. نارىماننىڭ بىر ئاجايىپ خىسلىتى، ئۇنىڭ ئۆز ئالدىغا قويغان نىشان-مەقسىتىدىن ھەرگىز چېكىنمەسلىكى، بەك تىرىشچانلىقى. خەلقئارا دەرىجىلىك سپورت ماھىرى نارىماننىڭ پۈتكۈل قازاقىستان نامىدىن شۇنچىلىك يۇقىرى دەرىجىلىك مۇسابىقىگە قاتنىشىپ، دۇنيانىڭ ئەڭ كۈچلۈك سپورتچىلىرى ئىچىدىن ئالتۇن مېدالغا ئېرىشىشى ھەر كىمنىڭ قولىدىن كېلىۋەرمەيدۇ. ھازىر ئۇ نۆۋەتتىكى مۇسابىقىگە تەييارلىنىۋاتىدۇ. بىز قازاقىستانلىق ئۇيغۇر ياشلىرى نامىدىن نارىمان قۇربانوۋنىڭ شۇ ئالدىدىكى سىناقلاردىن سۈرۈنمەي ئۆتۈپ، پارىژدا بولىدىغان ئولىمپىيادىلىق ئويۇنلىرىغا قاتنىشىشىنى ئۈمىد قىلىمىز ھەم تىلەكداشمىز. بىز نارىمانغا ئىشىنىمىز. مەلۇماتلاردىن ئىگىلىشىمىزچە، بۇ يىل يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇلدىن ئون بىرىنچى ئاۋگۇستقىچە فىرانسىيە پايتەختى پارىژ شەھىرىدە ئوتتۇز ئۈچىنچى نۆۋەتلىك ئولىمپىك مۇسابىقىسى بولىدۇ.